ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ລັດວິກຕໍເຣຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີກຳລັງລັອກດາວຢູ່ໃນເວລານີ້ ລັອກດາວນັ້ນເລີ່ມຂຶ້ນແຕ່ເວລາ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງວັນພະຫັດທີ 15 ກໍລະກະດາ 2021 ເປັນຕົ້ ນມາ ຈົນຮອດວັນອັງຄານທີ 20 ກໍລະກະດາ 2021 ນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລັດວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍການຕິດແປດກັນເອງໃນທ້ອງຖິ່ນ 2 ຄົນ ອັນພາໃຫ້ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍເປັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດແລ້ວ 18 ຄົນ ກ່ຽ ວກັບການຕ້ອງຫ້າມ ຫຼືວ່າລັອກດາວນັ້ນ ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍອອກບ້ານເຮືອນໄດ້ສຳລັບໄປວຽກໄປການອັນຈຳເປັນ ຫຼື ສຳລັບການສຶກສາ ອອກກຳລັງກາຍເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ໄປໄກຈາກບ້ານເຮືອນບໍ່ໄດ້ກາ ຍ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດ ໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໄດ້ ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຍົກເວັ້ນຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນຂອງໂຕເອງ ແລະ ການຢູ່ຫ່າງກັນ 1 ແມັດເຄິ່ງ ເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງກະທຳ ນອກນັ້ນກໍໄປໃຫ້ກ ານດູແລໄດ້ ກັບມາຍັງລັດວິກຕໍເຣຍໄດ້ຈາກແຫ່ງອື່ນ ໄປຢ້ຽມຢາມຄົນໃກ້ຊິດທີ່ສຸດທີ່ຖືກການຄຸມຂັງໄດ້ ໄປຫາຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດປອດທີ່ໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ ຄື Single Bubble ໄປເຮັດວຽກເຮັດການໃນຕ່າງລັດໄດ້ ນີ້ຕ້ອງມີອ ະນຸຍາດ ໄປໃຫ້ການດູແລໃນດ້ານການແພດ ແລະ ມະນຸດສະທຳ ທີ່ທັງສອງນີ້ຕ້ອງມີອະນຸຍາດ ຮ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆປິດ ຍົກເວັ້ນຮ້ານເທກອະເວອາຫານ ແລະ ຮ້ານຄ້າສິ່ງຈຳເປັນເປີດໄດ້ ການສຶກສາກັບໄປຮ ຽນໂດຍທາງອອນລາຍ ສູນກາງອະນຸບານ ການດູແລເດັກ ແລະ Family Day Care ເປີດຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຄົນໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານເຮືອນກັນບໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຜູ້ໃກ້ຊິດສຸດ ແລະ ທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນປອດຄື Single Bubble ການເຕົ້າໂຮມກັນໃນສະຖານ ທີ່ສາທາລະນະຊົນຖືກຕ້ອງຫ້າມ ການແຂ່ງຂັນກິລາເປັນໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າຊົມເບິ່ງ ພິທີຊາປະນະກິດສົບມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ບໍ່ກາຍ 10 ຄົນ ຮ່ວມດ້ວຍຜູ້ຈັດພິທີ ແຕ່ບໍ່ນັບເອົາເດັກໆທີ່ອ່ອນກວ່າ 12 ປີເຂົ້າໃສ່ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ງານວິວາມົງຄົນເຮັດບໍ່ໄດ້ ຍົກເວັ້ນ ຖ້າຈະໝົດຊີວິດ ຫຼື ຖືກເນລະເທດ ແລະ ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທັງໝົດ ໂດຍນັບເອົາຄູ່ສົມລົດດ້ວຍ ບໍ່ກາຍ 5 ຄົນ ການເຕົ້າໂຮມກັນໃນດ້ານສາສະໜາກະທຳບໍ່ໄດ້ ແຕ່ການຖ່າຍທອດ ແລະ ກະຈາຍສຽງເຮັດໄດ້ ສິ່ງທີ່ເວົ້າມານັ້ນເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບລັອກດາວຄັ້ງໃໝ່ສຳລັບທົ່ວລັດວິກຕໍເຣຍທັງໝົດ ທີ່ເລີ່ມມາແຕ່ວັນທີ 15 ກໍລະກະດາ 2021 ຈົນຮອດຈົນເຖິງວັນອັງຄານທີ 20 ກໍ ລະກະດາ 2021 ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ